ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້

ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານນາງປາດຖະໜາໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງໄຂມັນ ຫຼາຍເທື່ອ ເພາະວ່າໄຂມັນຄືສັດໂຕຮ້າຍຂອງຄົນເຮົາ ໃນແຕ່ລະປີມີຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຕາຍເພາະໄຂມັນທີ່ກິນເຂົ້າໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຈື່ໄວ້ວ່າ ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ ແລະ ມີເສັ້ນໃຍໜ້ອຍ ຄືອາຫານປະເພດທີ່ສ່ຽງຕໍ່ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ໂລກທີ່ວ່ານີ້ກໍຄື ໂລກເສັ້ນເລືອດຕີບໃນຫົວໃຈ ໂລກເສັ້ນເລືອດຕີບສະໝອງ ໜິ້ວໃນຖົງບີ ໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ ອາຫານຢຶ່ງທ້ອງ ຜະໜັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ບໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ໂລກຂໍ້ອັກເສບຕ່າງໆ ເຊິ່ງໂລກພະຍາດທັງໝົດນີ້ມາຈາກການກິນໄຂມັນນັ້ນເອງ ບາງຄົນບອກວ່າໄຂມັນໃຫ້ພະລັງງານສູງ ແມ່ນ ແລ້ວ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົານັ້ນຈະບໍ່ແຂງແຮງ ຖ້າບໍ່ມີໄຂມັນ ໄຂມັນຄືພະລັງງານທີ່ເກັບສະສົມໄວ້ ແຕ່ບັນຫາຢູ່ບ່ອນວ່າ ເຮົາກິນໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະໄຂມັນທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເ ຮົາກຳຈັດໄດ້ຍາກ ຖ້າຈະປຽບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກັບລົດ ຖ້າເຮົາເອົານ້ຳມັນແອັດຊັງໄປໃສ່ລົດເກັງທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນກາຊວນ ລົດຈະມອດແນ່ນອນ ເພາະບໍ່ແມ່ນຈັກແອັດຊັງ ນັ້ນກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮ່າງກາຍຂອ ງຄົນເຮົາ ໄຂມັນຈາກສັດມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະປັບໂຕໄດ້ໃນໄລຍະທຳອິດກໍຕາມ ແຕ່ຮ່າງກາຍຈະບໍ່ທົນທານຕໍ່ນ້ຳມັນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ດົນ ເມື່ອຕັບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັ ງຂອງເຮົາເກີດຄວາມເສຍຫາຍເກົ້າສິບເປີເຊັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຕັບ ຫຼື ໝາກໄຂ່ຫຼັງຢຸດເຮັດວຽກ ນັ້ນກໍຊ້າໄປແລ້ວ ແລະ ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກເຈັບເອິກ ກໍຕໍ່ເມື່ອເສັ້ນເລືອດທີ່ໄປຫຼໍ່ລ້ຽງຫົວໃຈຕີບແລ້ວເກືອບ 80 ຫຼື 90 ເປີ ເຊັນ ຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍຄື ໄຂມັນທຳລາຍຮ່າງກາຍໄດ້ແນວໃດ ໄຂມັນເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດໃນຮ່າງກາຍແຂງຕົວ ເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດບໍ່ສາມາດນຳເອົາອອກຊີເຈນໄປຫຼໍ່ລ້ຽງອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່ າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ ເມື່ອໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຂຸ້ນ ແລະ ໜຽວ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດນັ້ນຊ້າລົງ ເມັດເລືອດແດງກໍຈະໂຕເປັນກ້ອນ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດບໍ່ສາ ມາດໄຫຼຜ່ານເສັ້ນເລືອດຝອຍຂອງເຮົາໄດ້ສະດວກ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ຮັບອອກຊີເຈນນ້ອຍລົງ ເຊລໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະຖືກທຳລາຍ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີ ວິດໄດ້ ປົກກະຕິໄຂມັນຈະມີຄໍເລສເຕີຣອນຢູ່ນຳ ທ່ານຜູ້ຟັງ ນີ້ແຫຼະສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຂອງເຮົາເສຍຫາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຜະໜັງເສັ້ນເລືອດຈະຄ່ອຍໆຖືກທຳລາຍເທື່ອລະຊັ້ນ ເທື່ອລະຊັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕີ ບຕັນຈົນເລືອດໄປລ້ຽງໃນຫົວໃຈ ຫຼື ສະໝອງບໍ່ທັນ ເຮັດໃຫ້ຄົນນັ້ນຫົວໃຈວາຍຕາຍ ຫຼື ເປັນອຳມະພາດໄດ້ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຍ່ອຍໄຂມັນ ຈະມີສານບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນ ສານເຫຼົ່ານີ້ຈະໄປ ທຳລາຍລຳໄສ້ ເປັນສາເຫດໃຫ້ລຳໄສ້ອັກເສບ ແລະ ເປັນມະເຮັງໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແຕ່ຖ້າກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານເຄື່ອນໂຕໄດ້ໄວຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສານກໍ່ມະເຮັງໃນອາຫານນັ້ນ ມີເວລ າເກີດປະຕິກິລິຍາກັບລຳໄສ້ຂອງເຮົາໄດ້ໜ້ອຍລົງ ນອກຈາກນີ້ ໄຂມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເຊວຂອງພູມຕ້ານທານຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ສະດວກ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຢ້ານວ່າຈະເປັນໂລກເບົາຫວານ ໄຂ ມັນຈະທຳລາຍການເຮັດວຽກຂອງອິນຊູລິນ ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ເປັນໂລກເບົາຫວານໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຫຼຸດການກິນໄຂມັນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ທີ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍໆກໍຄື ເຂົ້າໜົມຈຳພວກເນີຍ ເນີຍ ປອມທີ່ໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານກິນ ຫຼື ນ້ຳມັນສະຫຼັດ ເຄື່ອງເທດເຫຼົ່ານີ້ບັນຈຸໄຂມັນຫຼາຍ ສ່ວນຊີ້ນສັດ ເນີຍແຂງ ໄຂ່ ແລະ ນົມມີໄຂມັນ 50 ເຖິງ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ວິທີກິນທີ່ຖືກຕ້ອງກໍຄື ເມື່ອກິນໄຂມັນໃຫ້ເຮົາກິນຜັກ ແລະ ໝາກ ໄມ້ ເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານ ແລະ ຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະອາຫານປະເພດນີ້ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍລົດປະລິມານໄຂມັນລົງໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ອາຫານທີ່ພວກເຮົາກິນທຸກມື້ນີ້ມີໄຂມັນປະສົມຢູ່ນຳຫຼາ ຍ ພໍ່ຄົວໃນຮ້ານອາຫານບໍ່ສົນໃຈວ່າ ໄຂມັນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼືບໍ່ ສົນໃຈແຕ່ວ່າອາຫານນັ້ນແຊບຫຼືບໍ່ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງຕົວເອງເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນຊວນທ່ານຜູ້ຟັງໃຫ້ຫັນມາກິນຜັກ ໝາກໄມ້ໃ ຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຍັງບໍ່ຊ້າເກີນໄປ ການປ່ຽນແປງນີ້ຈະສົ່ງຜົນດີແກ່ທ່ານຢ່າງແນ່ນອນ ສຳລັບທ່ານທີ່ມີນ້ຳໜັກເກີນ ລອງຫຼຸດການກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຫຼາຍ ຫັນມາກິນຜັກໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍເ ປັນປະຈຳ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງພາຍໃນ 2 ຫຼື 3 ອາທິດ ຂໍຝາກລົງທ້າຍໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າ ເນີຍຈະປະກອບມີໄຂມັນ 98 ຫາ 100 ເປີເຊັນ ຊີ້ນໝູ ຫຼື ຊີ້ນງົວມີ 65 ຫາ 80 ເປີເຊັນ ສຳລັບຄົນທີ່ປ່ວຍເປັນໂລກຫົວໃຈ ຄວາ ມດັນສູງ ແລະ ເບົາຫວານ ນີ້ຄືຜົນທີ່ມາຈາກການມີໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຫຼາຍ

ກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດມື້ນີ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍນຳເອົາເລື່ອງລາວຊີວິດ ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຢຊູ ໃນການຮັກສາໂລກຂອງປະຊາຊົນມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ຄັ້ງນີ້ພຣະເຢຊູຊົງຮັກສາໂລກໃຫ້ແກ່ທາດຂ ອງນາຍທະຫານ ຊຶ່ງເປັນທະຫານໂຣມັນ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງລາວໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດເຂົ້າໄປຢູ່ໃນເມືອງຄາເປນາອຸມນັ້ນ ມີນາຍຮ້ອຍຄົນໜຶ່ງມາອ້ອນວອນພຣະອົງ ວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າພຣະອົງ ເຂົາເປັນງ່ອຍຢູ່ທີ່ບ້ານ ທົນທຸກທໍລະມານມາຢ່າງຍິ່ງ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຊົງຕັດກັບເຂົາວ່າ ເຮົາຈະໄປຮັກສາເຂົາໃຫ້ຫາຍ ນາຍຮ້ອຍຄົນນັ້ນທູນພຣະອົງວ່າ ອົງພຣ ະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນທີ່ບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະຮັບພຣະອົງສະເດັດເຂົ້າໄປໃນຊາຍຄາຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ ຂໍພຽງພຣະອົງຕັດສັ່ງເທົ່ານັ້ນ ຂ້າທາດຂອງຂ້າພຣະອົງກໍຈະຫາຍໂລກນັ້ນທັນທີ ເພາະວ່າຂ້ າພຣະອົງຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຄົນອື່ນ ແລະກໍມີທະຫານຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຂ້າພຣະອົງອີກ ຂ້າພຣະອົງຈະບອກແກ່ຄົນຄົນນີ້ວ່າໄປ ເຂົາກໍໄປ ບອກແກ່ຄົນຄົນນັ້ນວ່າມາ ເຂົາກໍມາ ແລະບອກທາດຂອງຂ້າພຣະອົງ ວ່າຈົ່ງເຮັດແນວນີ້ ເຂົາກໍເຮັດແນວນີ້ ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນ ກໍປະຫຼາດພຣະໄທຢ່າງໜັກໜາ ຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບບັນດາຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງວ່າ ເຮົາບອກຄວາມຈິງແກ່ທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັ ນໃຜທີ່ມີສັດທາແລະມີຄວາມເຫຼື້ອມໃສເຖິງຂະໜາດນີ້ ແມ້ກະທັ້ງຄົນຢູ່ໃນປະເທດອິດສະຣາເອນ ກ່ອນອື່ນໃຫ້ເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບນາຍຮ້ອຍໂຣມັນຄົນນີ້ກ່ອນເບິ່ງວ່າ ເຂົາເປັນຊາວຕ່າງຊາດທີ່ມາປົກຄອງປະ ເທດອິດສະຣາເອນ ເຂົາມີອາວຸດ ມີອຳນາດ ມີສັກສີ ເປັນຄົນໂຣມັນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດມະຫາອຳນາດໃນສະໄໝນັ້ນ ເປັນເຈົ້າເປັນນາຍຂອງຄົນອິດສະຣາເອນ ເຂົາສາມາດສັ່ງໃຫ້ຄົນໃຊ້ໄປເຊີນພຣະເຢຊູມ າທີ່ບ້ານກໍໄດ້ ແຕ່ນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືຍົດຖືກຽດແບບນັ້ນ ອີກຢ່າງໜຶ່ງຄົນໃຊ້ຂອງເຂົາຫຼືວ່າທາດຂອງເຂົາ ກໍບໍ່ມີອີ່ຫຍັງເລີຍທີ່ຈະມີຄ່າສຳລັບເຂົາໃນສະໄໝນັ້ນ ທາດກໍບໍ່ຖືວ່າເປັນຄົນ ໃຜຈະຂ້າຫຼືຈະທຳຮ້າ ຍແນວໃດ ຈະຂາຍຕໍ່ໄປອີກກໍຍັງໄດ້ ຍິ່ງທາດເປັນງ່ອຍແບບນັ້ນ ເຂົາກໍຍິ່ງບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ ໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ມີກົດໝາຍໃດທີ່ປົກປ້ອງສິດທິຂອງຄວາມເປັນທາດ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເປັນຄົນດີຂອງນາຍຮ້ອຍຄົນ ນີ້ ເຂົາເມດຕາທາດຜູ້ທີ່ໜ້າສົງສານ ໃນຖານະທີ່ເປັນເພື່ອນຮ່ວມໂລກກັບເຂົາ ນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ຈຶ່ງຖ່ອມຕົວລົງ ແລະໄປຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຢຊູ ເປັນພາບທີ່ດີງາມເຫຼືອທີ່ສຸດ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງປະທັບໃຈໃນຄວາມດີຂ ອງເຂົາຢ່າງມາກມາຍ ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ເຮົາບໍ່ເຄີຍພົບຜູ້ໃດທີ່ມີສັດທາຫຼາຍປານນີ້ ແມ້ກະທັ້ງຄົນອິດສະຣາເອນ ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບນາຍຮ້ອຍນັ້ນວ່າ ຈົ່ງກັບຄືນເມືອເຮືອນຂອງເຈົ້າສາເຖາະ ດ້ວຍ ຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າ ໃນທັນໃດນັ້ນ ທາດຂອງເຂົາກໍເຊົາດີເປັນປົກກະຕິ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພຣະເຢຊູຊົງມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ທາດທີ່ເຈັບປ່ວຍ ຂະນະດຽວກັນພຣະອົງກໍຊົງເມດຕາຕໍ່ຊາຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມເມດ ຕາຄົນນີ້ ທັງທີ່ເຂົາເປັນນາຍທະຫານ ການເຫັນຄົນຕາຍເປັນເລື່ອງຂອງທຳມະດາ ເພາະເຂົາເອງກໍເຄີຍຂ້າຄົນມາແລ້ວຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງແລ້ວ ແຕ່ເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງຄວາມມາເມດຕາຢູ່ໃນທາດ ຂອງໂຕເອງຄົນນີ້ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຍອມຮັບ ພຣະອົງຈຶ່ງຮັກສາທາດຄົນຄົນນັ້ນ ແມ້ວ່າບໍ່ໄດ້ເຫັນໜ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສຳຜັດກັບໂຕຂອງພຣະອົງເອງກໍຕາມ ແຕ່ການສະແດງອອກຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົ ນທີ່ຢູ່ໃນບໍຣິເວນນັ້ນໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ທີ່ມີຕໍ່ມະນຸດທຸກຊາດທຸກພາສາ ເພາະໃນສະໄໝນັ້ນ ຄົນຢິວອິດສະຣາເອນເຂົາບໍ່ຍອມຄົບກັບຄົນຕ່າງຊາດ ເຂົາຖືວ່າຄົນຊາດອື່ນນັ້ນຕ່ຳຕ້ອຍກວ່າ ຕົນເອງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຄົນໂຣມັນທີ່ມາກົດຂີ່ພວກເຂົາ ເຂົາກໍຍິ່ງກຽດຊັງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ເຄີຍຄິດແບບນັ້ນເລີຍ ພຣະອົງກັບຍົກຍ້ອງນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ບ່ອນນັ້ນມີຄວາມງຶນ ງົງ ພຣະເຢຊູຍົກຍ້ອງຊາດທີ່ເປັນສັດຕູຕໍ່ຊາດຂອງຕົວເອງໄດ້ຢ່າງໃດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄຸນສົມບັດຢ່າງດຽວຂອງນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ ກໍຄືຄວາມເຊື່ອ ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ມີລິດອຳນາດຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິ ດຂອງມະນຸດໄດ້ ເຂົາເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູ ບໍ່ແມ່ນສົມບັດຂອງຄົນຢິວ ຫຼື ອິດສະຣາເອນເທົ່ານັ້ນ ພຣະອົງເປັນຂອງຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາ ໃຜທີ່ມີຄວາມເຊື່ອກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາຈາກພຣະອົງ ນີ້ແຫຼະຄືເຫ ດຜົນຂອງການມາເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຈາກການສະແດງອອກຂອງພຣະເຢຊູນີ້ເອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງຄືພຣະເຈົ້າຂອງຄົນທັງໂລກ ເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫຼອດ ຊີວິດຂອງພຣະອົງບໍ່ເຄີຍອອກຈາກບ້ານເມືອງຂອງພຣະອົງໄປໃສ ແຕ່ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງກໍຂະຫຍາຍໄປຈົນທົ່ວ ແມ້ແຕ່ຄົນຕ່າງຊາດກໍເຂົ້າໄປຫາພຣະອົງໄດ້ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເ ຫຼືອ ແບບຢ່າງອັນດີງາມນີ້ເອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຊົນຈຳນວນມາກມາຍ ຖືເປັນການປະຕິບັດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນມະນຸດທີ່ຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ໂດຍບໍ່ແຍກເຂົາແຍກເຮົາວ່າເປັນຄົນຊົນຊາດໃດ ເຮົາທຸກຄົນ ກໍຄວນມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບນີ້ ລອງນຶກວາດພາບເບິ່ງຕິວ່າ ຖ້າຊາວໂລກນີ້ຫາກຄິດແບບພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ ຫຼື ຫາກມີຄວາມຮັກຢ່າງພຣະເຢຊູທີ່ມີຄວາມຮັກຕໍ່ສັງຄົມໂລກນີ້ແລ້ວ ແນ່ນອນວ່າ ໂລກນີ້ຄົງຈະມີຕັ້ງ ແຕ່ສັນຕິສຸກຢ່າງແນ່ນອນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາຮອດນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປ ແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມ ເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ

ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ